اهو هڪ سؤ نو تائين هتي مضمون پورو ٿيو ساري سورت جو اجمالي هڪڙو خاڪو رب تبارڪ وتعاليٰ بيان فرمايو آهي انهن ٻٽن آيتن ۾ ۽ ان ۾ حڪم ٿو اچي ته توهان پنهنجي مضبوط ٿي بيهو دين جي ٻڌائڻ کان بعد توهان مضبوط ٿي بيهو وري الله جو جيڪو حڪم هجي ان تي هلڻو پوندو مڪي سورت آهي انتظار حڪم جو انتظار آهي وچ ۾ مدني سورتون جن ۾ جهاد جو حڪم هيو هتي ان حڪم جو انتظار سورت جو خلاصو
هي جيڪا آيت آهي لو ان لڪل نفس ان ۾ رب تبارڪ وتعاليٰ جي صفات عدل کي بيان آهي اهو انصاف آ جو هڪڙي ظالم کي سندس سزا ملي ۽ ان ۾ تخفيف نه ٿئي انصاف آهي پوء روئي زمين جا خزانا کڻي ان جي عوض ڏي اها رشوت ليکي ويندي قبول نه ڪبي عدليه جو قانون اهو مضمون آهي لو ان لڪل نفس ظلمت ما في الارض جهڙو به نفس جنهن ظلم ڪيو ان الشرڪ لظلم عظيم لافتدت به فديو ڏي انهيء جو جيڪي جو ما في الارض جميعا آهي سون چانديون خزانا روئي زمين جا فرض ڪريو ڪنهن جي قبضي ۾ اچي وڃن ڪوشش ڪري خدا کان پنهنجي عذاب لاء بچائڻ جو ذريعو اهو ڳولي فديي جو ۽ ندامت به مخفي رکن سچي طرح مطلب ته جڏهن عذاب ڏسندا

ائين نه ڪجي، جيڪي دل ۾ اچي ماڻهو چوي، اهو تمام وڏو مسئلو آهي، ان ۾ ڪوشش ڪرڻ گهرجي. حڪم انصاف سان ٿيندو. پڇن ٿا، متيٰ هذا الوعد، سو اهو وقت ڪڏهن آهي، جنهن توهان عذاب جو اسان کي دڙڪو ٿا ڏيو، اي وقت يڪون هذا العذاب الذي يهددنا به،

هڪڙي ربوبيت اها مٿي ٻڌائي وئي ڪائنات جو سارو انتظام جيڪو توهانجي روبرو آهي جنهن دنيا ۾ توهان ويٺا آهيو اها ربوبيت ربوبيت جسم جي آهي ٻي پالنا آهي انسان کي روح جي روح جو دخل جسم ۾ جيڪا اهميت رکي ٿو مخفي نه آهي زندگي ۽ بقا جو دارومدار انيء تي آهي

پاڪ ڪرڻو اهو لازم آهي. موعظت جو لفظ انهيء پاسي ڏي اشارو آهي ته گندن عادتن کان پاڻ کي وعظ ۽ نصيحت ٻڌي صاف رکو ۽ باطل جيڪي عقيدا ٿين ٿا ۽ فاسد ملڪات ۽ ردي خيالات

انسان رحمت الاهيء جي هيٺ اچي ٿو وڃي ۽ پوء پنهنجي نفس تي قابض به ٿئي ٿو تنهن ڪري پويان رحمت جو لفظ آيو چار طبيعتون هيون انسان کي جن جي متعلق رب تعاليٰ چار لفظ بيان فرمايا وعظ شفا

رب تبارڪ و تعاليٰ جي انوار ۽ قرب جا جيڪي تجليات آهن ان سان پاڻ کي سينگارڻ اهي سڀ شيون مومن کي ملنديون اڳ ۾ ايمان شرط آهي ايمان نه آهي ته پوء ڪافي للمؤمنين جو اکر ان لاء پويان آيو قل بفضل الله وبرحمته چئو الله جو فضل الله جي رحمت

عليه الصلوة والسلام، نبوت ۽ مذهب هي الله جو فضل آهي ۽ رب جي رحمت آهي جو قرآن جو علم ڏنئي وري ايمان جي توفيق ڏنئي نه ته ڪيترا ماڻهو انهن ٻنهي ڳالهين کان خالي آهن پر مرحوم ناهن توهان جي ساري مجموعات کان جيڪي به دنيا ۾ حاصل ڪريو ٿا ان جي مقابلي ۾ توهان انهي تي خوش ٿيو قرآن توهان کي آهي اسلام توهان کي آهي، نبي توهان کي آهي. هڪ دفعي حنين جي لڙائيء ۾ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن ڪن اهڙن نو وارد شخصن کي مال غنيمت ڏنو جو اوترو پنهنجن پراڻن دوستن کي نه ڏنو. بخاري شريف ۾ اچي ٿو، اڳين ماڻهن انصار جي ڪجهه چيو ته.

جيڪي مان چئي ويس سمجهدار پوڙها اٿيا جو اسان جي نوجوانن سفهاء قسم جي ڇوڪرن سان اهي اکر ڳالهايا آهن اسان رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فرمايو ته قوم جڏهن مال ۽ ملڪيت، مان اهڙن ماڻهن کي دين ڏيان ٿو دولت جيڪي نو مسلم آهن، گهران ٿو ته جهنم جي باهه کان بچن ۽ اها دولت ڏيڻ مان وٽ اها نشاني محبت جي ڪانهي انهن جي بچاء جي نشاني آهي جيڪي جن کي نه ڏيندو آهيان اهي مون کي پيارا هوندا آهن اعتماد تي انهن کي نه ڏيندو آهيان تهان کي نه ڏيڻ اها منهنجي محبت جي نشاني آهي ياد رکو ماڻهو جڏهن مال ۽ ملڪيت ۽ ڍور ۽ ڍڳا اٺ ڪاهي ويندا گهرن ڏي يا توهان پنهنجي رسول کي جڏهن اوڏانهن ڪاهي ويندؤ ته پوء اها توهان جي لاء ٿوري ڳالهه جو سي رضينا اسان راضي آهيون

ڪجهه توهان حلال ڪيو پنهنجي طرفان ڪجهه حرام ڪيو قر نصيحت آندي شفا آندي هدايت آندي رحمت آندي احڪام الاهي جي معرفت توهانکي ملي حلال حرام جو پتو پيو حق ناحق جي تميز ٿي رب تعاليٰ توهان جي نفعي لاء هر قسم جي روزي پيدا ڪئي توهان ان ۾ الله تعاليٰ جي مرضي وٺو پنهنجي طرفان قانون نه ٺاهيو قانون رب جو رهندو توهانجو ناهي مطلب اعتماد جي ڳالهه کي نه وڃائجو

الله جي فضل جي ما تڪون في شان توهان ڪنهن حال ۾ آهيو يا جيڪي قرآن ٻڌايو ٿا يا جيڪي ڪو عمل ٿا ڪيو نٿا ڪريو مگر الا ڪنا عليڪم شهودا اسان توهان تي حاضر آهيون اذ تفيضون فيه جڏهن توهان مصروف ٿا ٿيو ان ۾ وما يعزب عن ربڪ من مثقال ذرة

عبادت ڪر الله تعاليٰ جي اهڙي طرح جو تون ڏسينس ٿو نه ته هو ته توکي ڏسي ٿو الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولايت جو رتبو آيو ان کي نه ڇڏجو خيال ڪيو اهي ماڻهو آهن جن جو حال درست ٿي ويو ولايت حال ۾ هوندي آهي نه استقبال سان واسطو نه ماضي سان واسطو ماضي هٿن مون نڪري وئي ڇا جي ولايت هلائبي ان ۾ الله جي دوستي گذريل زماني تي ڪيئن ٿا هلائي سگهون ايندڙ زمانو اسان جي قبضي ۾ نه آيو آهي، خدا جي دوستي حال ۾ انهن ماڻهن جو حال درست ٿيندو آهي، تنهنڪري حال جي درستي ڪيو انهن تي به لا خوف جيڪو خوف مستقبل ۾ ولا هم يحزنون ڏک جيڪو ماضيء ۾ نه رهندو، حال درست ٿيو نه ڇو ته اها ماضي اها ماضي حال منجهه ته ٺهي آهي.

ڏهن روپين وارو به مالدار آهي ڏهن سون وارو به مالدار آهي ڏهن هزارن وارو به مالدار آهي ڏهن لکن وارو به مالدار آهي بي مال اهو آهي جنهنکي پائي به ڪانهي اهو ڪافر آهي اخلاص شرط آهي هي آهي خاص معنيٰ ۽ ٻي آهي عرف عرف جي معنيٰ عرف جي معنيٰ جيڪا ولايت جي اها هي آهي ته خاص هڪڙو درجو ممتاز درجو ايمان ۽ تقويٰ جو آهي اهو حديث ۾ ڪجهه اهڙيون علامتون ۽ آثار اتي ولايت جا نظر ڪيل آهن اذا رؤوا خيار عباد الله اذا رؤوا ذڪر الله

ٻئي هنڌ الله تعاليٰ فرمائي ٿو لهم البشريٰ في الحيات الدنيا ٽئين هنڌ فرمائي ٿو بشراڪم اليوم جنات تجري من تحت الانهار هي سڀ ولايت جي بشارت آهي لا تبديل لڪلمات الله ڳالهه الله جي مٽبي ڪانهي ذلڪ الفوز العظيم وڏي ڪاميابي آهي الله جي دوستي وڏي ڪاميابي ان جي مقابلي ۾ اهڙا شخص آهن جيڪي غلط ڳالهائين ٿا لا يحزنڪ قولهم انهن جو گفتگو توکي نه ڏکوئي. اهو سڀ جيڪو هيو ستونجاهه کان وٺي ٻاهٺ تائين اتباع امر الله ۽ ان جا نتائج الله جي امر جي تابعداري ڪبي پنهنجي الله رسول ۾ اعتماد رکبو ولايت جو درجو ملندو اهو ايستائين آيو انهن ماڻهن کي هاڻي فڪر نه هجي پنجهٺ آيت تائين اها ڳالهه لا يحزنڪ قولهم ان العزة لله جميع انهن ماڻهن جيڪو به تهان جي خلاف ڳالهايو آهي ان جي پرواهه نه آهي ان العزة لله جميع

الله کان سواءِ جيڪي سڏين ٿا غير کي شريڪ ڪري اهي نٿا تابع ٿين مگر تابع ٿين ٿا گمان جا ان يتبعون الا الظن ان هم الا يخرصون رڳو اٽڪل ڳالهيون ٿا ڪن

مسئلو اهو پيدا ٿيو عجيب هڪڙو شاهه عبدالعزيز صاحب رحمت الله عليه جي زماني کان بعد جو آهي شيعا کان ايندا تابوت علماء اسلام قاضي ۽ مفتي هوندا هئا مغلن جو زمانو فتويٰ هوندي ته جيڪڏهن ڪو اهڙي قسم جي حرڪت ڪري مغلن ۾ شيعا ٻيا به ڪجهه هيا

پوء ان مختيارڪار کي بزرگ جي اهميت هئي مختيارڪار هتي هندو رکيل هو ان چيو ته سائين هن وقت انگريزن جي حڪومت آهي انهن جي سرپرستي آهي انهن جي حفاظت جو قانون مقرر ٿيل آهي تنهن ڪري آئنده ائين نه ڪجو وساڪو وفات ڪري ٻيو ڪوئي ڪونه موڪليو بس ائين ٿي پيو اها هڪ خاص ڳالهه ٻڌائي واقعو هاڻي انهيء بنياد تي ٻي ڳالهه ٿو وڃان مان ٻڌايان جيڪا مقصد آ شاهه صاحب جي زماني ۾ ڪيئن ٿيندو هو پوء علماء ڪرام ويٺا پوء جو جهيڙا جهڳڙا ٿي پون تنهن تي عالمن چيو ته هڪڙي ڳالهه آهي جو انهي تي نه رکيو اٿن امام حسين جي روضي جو قبر جو نالو تابوت چئبو آهي قبر کي سو اهڙي مقدس شخص جي قبر جو نالو جڏهن انهي تي رکيو اٿن ته پوء ان جي عزت ڪرڻ لازمي ڇو ته انهيء پار کي ته سڃاڻبو، پوء توڻي ڪاغذن تي نالو کڻي رکيو اٿن. انهيء تي علماء جو وڏو بحث ٿيو. ڏاڍو نيٺ نبرن نه پيا. هڪڙو نوجوان ڇوڪرو هيو. شاهه عبدالعزيز صاحب جي خدمت ۾ ويندو هو. اتي جماعت جي خدمت ڪندو هو، پاڻي پياريندو هو، ٻهاري ڏيندو هو. نوجوان ڇوڪرو هو، نيڪ ڇوڪرو هو. عالم ڪونه هو پر هاڻي ته وڏو ٿي ويو هو. اهو اوچتو اچي نڪتو مجلس ۾ معنيٰ هڪڙي فيض واري شخص جي ڪچهريء جو اثر.

هلاڪت مول کنئي. هاڻ اهي خاتم الانبياء سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم جي تڪذيب ۽ عداوت ڪن ٿا ۽ شرڪيات کان باز نٿا اچن ته پوء ڏسو مٿي نوح عليه السلام جي قوم لاء ڪهڙو نتيجو نڪتو هينئر هي اهڙي نتيجي کان فارغ نه رهن انهن تي خبر نوح عليه السلام جي پڙهي ٻڌائي ته ڪا عبرت اچين

نٿو وڻي الله جي آيتن وارو پوء الله تي منهنجو ڀروسو آهي فاجمعوا امرڪم توهان ڀلي پنهنجي طاقت جمع ڪريو شرڪاءڪم پنهنجي انهن شريڪن کي به وٺي اچو چيلنج ٿو ڪرين ثم لا يڪن امرڪم غم عليڪم غمة توهان جي ڳالهه توهان تي مشتبه نه رهي صاف ثم اقضوا الي پوء ڪريو فيصلو ۽ ڪري گذرو ولا تنظرون مون کي گهڙي هڪڙي مهلت ته نه ڏيو گهڙي کن گهر به نه ڏيو مان پنهنجا فرض منصبي ادا ڪندس توهان کي نه ٿي وڻي ته توهان ڪري گذرو اهو فيصلو هڪڙو ماڻهو جڏهن ايتري قدر بيان ٿو ڪري ته ان جي معنيٰ اها ٿئي ته حضرت نوح عليه السلام پنهنجي ڳالهه ٻڌائڻ کان پوء انهن کي اها اجازت ڏني ته تهان پنهنجي باطل کي ڀلي هلايو نه پٽي سگهيو باطل کي تڏهن ته ائين چيلنج ٿين نه تهان کي هاڻي مون کي جيڪي ڪرڻو آهي سو ڪيو ڀلا مان تهان کي ڇا ڪريان تنهن جي معنيٰ باطل جو قلم ان عڪاسي ڳالهه اها ٿي سمجه ۾ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ جيڪڏهن توهان منهن ڦيريو منهنجي وعظ ۽ نصيحت کان پوء ڳالهه ٻڌو واجبي ڳالهه مان توهان کان مزدوري ته ڪانه گهري آهي ڪڪ ٿئبو آهي ماڻهو لالچ تي ڪنهن جي ان اجري الا علي الله منهنجي مزدوري الله تي امرت ان خدا جي فرمانبردار آهيان الله جي فرمانبرداري توهان کي ڏسيان ٿو ڀلا اهڙي ڳالهه مان توهان کي چوان جيڪا مان پاڻ نٿو ڪريان ته پوء توهان شبهي ۾ پئو

ته باطل جو قلع قمع ٿيندو ڪو نه هي مقابلو ۽ دنگل هلندو رهندو ان کان پوء رب تعاليٰ ٻيو مضمون بيان فرمايو ثم بعثنا من بعدهم موسيٰ تاريخ آهي هتان پنجهتر کان وٺي تاريخ شروع ٿي ٿئي ٻيانوي تائين

بني اسرائيل فرعون وارن جي هٿان مصيبتن ۾ ذلت ۾ مجبور ٿي چڪا هئا تنهنڪري انهن پوء انهي اميد تي ته اسانجو الله تبارڪ وتعاليٰ هن تابعداري ۾ ڪو بچاء ڪندو موسيٰ عليه السلام تي اعتماد ڪيائون اتان سمجه ۾ اچي ٿو ته مظلوم ماڻهو جيڪو هوندو آهي نه اهو ان ظالم کان

انهي مذهب کان ته ماڻهو بيزار ٿيندو نه تنهن ڪري بي ديني رخ رکندي وڃي ٿي لا مذهبيت رخ رکندي آهي تڏهن مذهب جي نالي ۾ جڏهن ظلم ڪبو آهي ۽ اهو نقصان جيڪو هن ضياءالحق پهچايو آهي اسلام جو نالو وٺي اهڙو ڪنهن نقصان اسلام کي نه پهچايو آهي اسلام کان بدگمان جو جو بدگماني ڦيلائڻ جو طريقو وڌ ۾ وڌ اهو آهي نالو اسلام اسلام اسلام مارشل لا اسلام ريفرنڊم اسلام، فوجي حڪومت اسلام، ڪوڙا هڻڻ اسلام، ظلم ڪرڻ اسلام، سود، سمگل، سٽو، چور بازاري اسلام ۽ ٻاهر اهي جيڪي آهن درآمد برآمد جي مٿان ناجائز قبضا اهي سڀ اسلام بس هاڻي ماڻهو ڇا چون اسلام کي ووٽ ڏيو هاڻي جي نه ڏين ته اسلام کي ووٽ نه ڏين ها جي ڏين ته اسلام دين کي ووٽ ڏين ائين ٿي پيو موسيٰ عليه السلام سان جيڪا قوم ٺهي آئي سو صرف فرعون جي هن غلطين جي ڪري هيڏي ته وڏو اخلاق هو وڏي عزت هئي وڏو علم هو معجزا اسانجو مسلمان عالم جيڪڏهن قرآن کي معجزي جي طور تي پيش ڪري ته ائين ڪاميابي ٿئي جيئن حضرت موسيٰ عليه السلام کي قرآن معجزي جي طور تي پيش ڪرڻ ۾ پهرين شيء اها هوندي آهي ته وقت جي ظالم جي تسلط کان ماڻهو پاڻ کي بالاتر سمجهي سمجهي ته منهنجو ايڏو قد ڊگهو آهي جو ان جو ظلم مون کي نه پهچندو جيڪڏهن ڪجهه ڪيائين به ته ڪا ٿوري گهڻي تڪليف هوندي ايترو اعتماد جڏهن ٻانهي جو پنهنجي پروگرام تي هوندو پوء ڪاميابي ٿيندي اها خاص ڳالهه آهي اهو هڪڙو مسئلو آهي جنهن مسئلي ۾ اسان ڦاٿل آهيون اهو مسئلو گهڻو زمانو اسانجي هٿن کان نڪري ويو اعتماد نڪري ويو ان فرعون فرعون متڪبر آهي انه لمن المسرفين مسرف اجايو زيادتي ڪندو آهي وقال موسٰي يا قوم ان ڪنتم آمنتم بالله جي توهان الله تي ايمان آندو آهي ته هڪڙي ڳالهه ڪريو ڀروسو به ته انهي تي ڪريو ان ڪنتم مسلمين جيڪڏهن مسلمان آهيو ايمان به ته اسلام به معلوم ٿيو ته ڀروسو ڪرڻ اسلام آهي دل ۾ مڃڻ ايمان آهي گهبرائڻ جي ضرورت ڪانهي خوف نه ڪريو موسيٰ عليه السلام جي نصيحت انهن تي اثر ڪيو مخلص ٿي پيا ظالمن به هن کي تخته مشق بڻائي ڇڏيو هو

نه ڪر تون اسان تي زور ظالمن جي قوم جو فتني جي معنيٰ زور به ايندي آهي آزمائش به ايندي آهي امتحان به ايندو آهي گهڻي معنائون فتني جون نجنا برحمتڪ اسان کي پنهنجي رحمت سان نجات عطا فرمائي من القوم الڪافرين ڪافرن جي قوم کان اسان کي ڇڏائي اوحينا الي موسيٰ موسيٰ عليه السلام کي حڪم ڪيوسين هن جي ڀاء کي ان تبوآ لقومڪما بمصر بيوتا

ائين ڪريو اڳي جيڪو هن ۾ يهودين ۾ گهر جدا ٺهيا هئا بي فرمانن ۽ فرما بردارن جا مڇي جي شڪار تي انهي بنياد تي جو حضرت موسيٰ عليه السلام هنن کي فرعون کان گهر جدا ڪرايا هي جيڪي پنهنجي ذهنيت وارا ماڻهو مڇي جو شڪار ڪن پيا سبت جي عزت نه پيا ڪن فرمانبردارن پنهنجا گهر جوڙيا هئا اها پراڻي انهن جي ڳالهه هئي

هنن جي ملڪيت، هنن جي دولت، ان نابڪار شخصن کي جيڪا تو ايڏي عطا ڪئي آهي، دل کولي اهي زر هلائي زور ڏين ماڻهن کي گمراهه ڪن. اهو ته آهي دولت ملڪيت. هاڻي هينئر جيڪا دولت ۽ ملڪيت ماڻهن کي آهي، حڪومت کي آهي، بعينه اهو نمونو آهي. اهي ڪروڙها روپيا ماڻهن تي ورهائين ٿا گمراهه ڪرڻ جي لاء. فرعون جي جيئن دولت ۽ ملڪيت.

هو مهلت تي ته ميار ڪانهي. حضرت موسيٰ عليه السلام الله تعاليٰ جي درگاهه ۾ اهو عرض ڪيو ته رب تڪويني طور ته اهو سامان ايڏو نابڪارن کي توهان ڏنو آهي جيئن پاڻ به مغرور ٿين ماڻهن کي به گمراهه ڪن گمراهه ڪرڻ تي خرچ ڪن ايڏي آزادي خالق آهين تون خير ۽ شر جو تنهنجو ڪم حڪمت کان خالي ناهي، ان ڳالهه ۾ ته شڪ ڪونهي، پر شريرن کي ايترو سامان رب تعاليٰ جواب ڏئي ڇڏيو ڪلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربڪ وما ڪان عطاء ربڪ محظورا هنن جي به اسان مدد ڪندا آهيون هنن جي به ڪندا آهيون بخشيش خدا جي بند ڪانهي ڪا انما نملي لهم ليزدادوا اثما

اها ڳالهه ڪانه آئي آهي جيئن رب تبارڪ وتعالي حضور انور صلي الله عليه وسلم جن کي فرمايو آهي ته ليس لڪ من الامر من شيء او يتوب الله عليهم توکي انهن جي معاملي ۾ اختيار ڪونهي ڪو الله تعاليٰ کڻي انهن جي توبه قبولي نبي سائين کي فرمائي جڏهن نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن کي ڪن ماڻهن مجبور ڪيو سنگت سائين ڪجهه دعا گهرو

اسان انهن کي رزق به ڏنوسي سٺو خاصو رزق هنن کي عطا فرمايوسي بلاد اهي شام جا شام جي ملڪ جا هليا ويا اوڏانهن وڏي ڀلي زمين رزق واري زمين اها هنن کي ملي طيبات هنن کي ڏناسي کاڌا پيتا چڱا مختلف پوء هنن اختلاف ڪونه ڪيو حتٰي جاءهم العلم علم آيو پوء اختلاف ڪيو تنهن جي معنيٰ ته جاهل ماڻهو به هرو ڀرو جهل ۾ اختلاف نه ڪندو آهي شيطان ڏسندو آهي هاڻي هنن کي علم آيو آهي هنن ۾ اختلاف ڪرايو ملڪ شام ۾ ويا اتي آباد ٿيا مادي نعمتون اڪرام انهن سان اچي شامل ٿيا وري روحاني نعمت الله تعاليٰ تورات شريف جو علم هنن کي عطا ڪيو اصول فروع ٻڌايا، اڳين پوين جا واقعات، ڳالهيون، سمجهاڻيون سڀ ٻڌايون. هاڻي لائق نه هيو جو اهڙي صاف ڳالهين تي اختلاف ڪن ۽ ڦوٽ وجهن، فرقه بندي جي نحوست ۾ گرفتار ٿين، باوجود علم جي ۽ خبر صادق جي انهن ۾ اچي اهو رڳڙو پيو. موسيٰ عليه السلام سان به جهڳڙا. ڳئون جي مسئلي تي روئي روئي مس ڳئون وڃي ڪٺون. هيئن ٿئي هيئن ٿئي فلاڻ ٿئي فلاڻ ٿئي رنگ نٿو سمجه ۾ اچي قد نٿو سمجه ۾ اچي جوان هجي ڪين ڪراڙي هجي وٺي ڳئون کڻي ڪهن نڀاڳن کي اصل هئي عادت ئي آ ڳئون اتي پوڄيندا هئا هاڻي ڪهن انهي کي ڪيئن پنهنجي رب کي عادت گندي اها سڄي عمر نه ويندي آ اڄ تائين به هاڻي جيڪي ماڻهو نه نو مسلم ٿيندا آهن تن ۾ اهي پراڻيون عادتون الائي ڪيترو وقت اسان جي ڳوٺ ۾ هتي هوندا هئا واڻين واريون گولڙيون پائن

انتظار ۾ آهن. ٻيو جيڪو سزا جي انتظار ۾ آهي اهو هدايت ڇا لاء وٺندو؟ هدايت وارو ماڻهو هدايت وٺندو آهي سزا کان ڊڄي. هي سزا کان ڊڄن نٿا پوء هدايت ڇو وٺن؟ تمت ڪلمة ربڪ لاملان جهنم من الجنة والناس اجمعين ۾ اهو به هڪڙو فيصلو آهي تڪويني فيصلو آهي جيڪو ثابت ٿي چڪو آهي ان کان بعد مضمون ٿو اچي ته ان عذاب جي اچڻ وقت پوء فائدو ڪونهي، بچاء نه ٿيندو. بدر وارن جي مٿان عذاب آيو، انهيء وقت ۾ بچاء نه ٿيو. نبي سائين جن مڪي مڪرمه ۾ هر قسم جا معجزات ڏيکاريا، دلائل ڏنا، تصديقون ٻڌايون، اڳين قومن جا واقعات، انبيا ڪرام جي مقابلي وارن جون حالات، نبين جي تابعدارن جون عزتون سڀ ٻڌايون قوم کي. مگر ڪونه باقي هڪڙي ڳالهه ته ڪنهن کي ڀلا ان وقت ڪو نفعو ٿئي ٿو جيڪڏهن عذاب اچي وڃي پوء ماڻهو توبه ڪري اهو هڪڙو سوال آهي تنهن جي لاء جواب الله تعالي ڏنو هڪڙي قوم کي اهو فائدو ٿيو يونس اهو ٻين کي فائدو حضرت يونس عليه السلام صرف

اهو هڪڙو وڏو مسئلو آهي انهن يونس عليه السلام جي متعلق تفاسير ۾ اسان گهڻي ڪوشش ڪئي آهي هن عمر تائين پنهنجا پنهنجي جماعت جي مسلڪ جا تفاسير اڳيان تفاسير اهڙيون ڳالهيون اسانکي اتي نظر آيون جو ڳالهيون ته ڏاڍيون تمام دلائل سان چسپان هجن سراسر مگر هڪڙي نبي جي عزت ۽ مقام ۽ مرتبو ڄڻ ان تفاسير ۾ محفوظ نه پيو رهي قرآن ان ڳالهه کان پاڪ قرآن پاڪ ان ڳالهه کان باقي نبي جو جيڪو مقام ۽ رتبو آهي اهو هميشه اسانکي ستائيندو رهيو هي ڳالهيون ڪيئن حتيٰ ڪه جڏهن مودودي جو ڏٺوسون اسان تفسير

اهو مان ٻڌائڻ ٿو گهران يونس عليه السلام جي متعلق هڪڙو ئي دفعي اها ڳالهه ڪري ڇڏبي يونس عليه السلام جي زندگيء ۾ جيڪو انقلاب ۽ تغير آيو آهي

شطر حسن جو ساري دنيا جو اڌ اڌ هن جو حسن اهڙو مان يوسف عليه السلام سهڻو ڏٺو ان جي معني اها ڪانهي ته ان اڌ ۾ نبي سائين جن نه نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن ته مستقل آهن جدا آهن اهي